ຢູ່ໃນເຂດເມືອງເກົ່າ ຫຼື Old Town Alexandria ມີຮ້ານຫຍິບເຄື່ອງຊື່ວ່າ Marilyn's Stitch House ເປັນຮ້ານທີ່ມີລາຄາແພງ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ໃນເມືອງສຳຄັນດ້ານປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ເຂດ Old Town Alexandria ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລັດ Virginia ຕິດແຄມແມ່ນ້ຳ Potomac ກົງກັນຂ້າມກັບນະຄອນຫຼວງ Washington ບ້ານເຮືອນຈຳນວນໜຶ່ງຖືກອະນຸລັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບເດີມ ເປັນເຮືອນໄມ້ສອງຊັ້ນໃນສະໄໝຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງອັງກິດເມື່ອ 200 ກວ່າປີກ່ອນ ຖະໜົນຫົນທາ ງບາງບ່ອນປູດ້ວຍກ້ອນຫີນສຳລັບລົດມ້າແລ່ນໄປມາໃນສະໄໝນັ້ນ ຍານາງ ມາຣິລິນ ບຸນນະພົນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Marilyn's Stitch House ຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ເປັນຊ່າງຫຍິບເຄື່ອງທີ່ມີພອນສະຫວັນ ມາຣິລິນ ສຳເລັດກາ ນສຶກສາດ້ານຕັດຫຍິບຈາກສະຖາບັນ ESMOD Fashion Design and Business ຈາກນະຄອນຫຼວງປາຣີ ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ Kalawin International Fashion Institute ທີ່ສາຂາຢູ່ໃນປະເທດໄທ ບັນດາລູກຄ້າປະຈຳຂອງມາຣິລິນ ມາຈາກວົງການລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ສັງຄົ ມຊັ້ນສູງ ເຊັ່ນວ່າ ຍານາງ Nancy Pelosi ອະດີດປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ Jill Biden ສະຕີໝາຍເລກ 1 ພັນລະຍາຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Joe Biden ນອກນັ້ນກໍຍັງມີລູກຄ້າຜູ້ສຳຄັນອີກຫຼາຍໆຄົນ ຊຶ່ງຍານາງ ມາຣິລິນ ໄດ້ເ ລົ່າກ່ຽວກັບທຸລະກິດວຽກງານ ສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້ ແມ່ນເຮັດກ່ຽວກັບເລື່ອງຕັດເຄື່ອງແລະແຟຊັນ ເຮັດມາໄດ້ ຄັນຊິເວົ້າລະເກືອບ 30 ປີລະ ຄັນລວມທັງໝົດ ອ່າ ນ້ອງໄດ້ໄປຮຽນບໍ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແມ່ນລະ ໄດ້ໄປຮຽນ ຮຽນຢູ່ອັນ ອ່າ ສອງໂຮງຮຽນ ໂຮງຮຽນທີໜຶ່ງແມ່ນໂຮງຮຽນຂອງອັນ ອ່າ ຢູ່ Paris ເອີ ຊື່ ESMOD de Paris ຕັ້ງແຕ່ປີ 1991 ເອີ ຫຼັງຈາກນັ້ນມາກະ ເລຂາຂອງອັນ ດີໄຊເນີຕ່າງໆ ດຽວນີ້ເຮັດຢູ່ອັນ Alexandria ແມ່ນອັນ business ຂອງໂຕເອງ ຊື່ Marilyn Stitch House ເຮັດມ າ ຄັນວ່າເລີ່ມຈາກເປັນຊື່ຂອງຕົວເອງມາຫັ້ນກະ ປີນີ້ແມ່ນປີທີ 14 ລູກຄ້ານີ້ຈະມາຈາກອັນ ອ່າ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກ Washington DC ຜູ້ສຳຄັນລະແມ່ນ Nancy Pelosi ອ່າ ລະກໍແມ່ນ ອ່າ ຢ່າງ John Warner ເພິ່ນ ເມຍຂອງເພິ່ນຫັ້ນເປັນລູກຄ້າປະຈ ຳເລີຍ ພວກລູກຄ້າຈັ່ງຊີ້ເພິ່ນມາດຸບໍ ເພິ່ນມາເລື້ອຍໆບໍ ແມ່ນ ອ່າ ສຳລັບ Nancy ລະແມ່ນ ຄັນສະເລ່ຍລະປະມານເດືອນ ເດືອນລະເທື່ອ ເພິ່ນຕ້ອງມາ stop by ນຳ ອ່າ ກ່ອນທີ່ວ່າເພິ່ນຈະຂຶ້ນໄປອັນນ່າ ປະຊຸມຢູ່ DC
ເຄື່ອງ ເຄື່ອງນຸ່ງເພິ່ນນີ້ ເພິ່ນຕ້ອງໄດ້ນຸ່ງເທື່ອດຽວແມ່ນບໍ ອ່າ ກໍແລ້ວແຕ່ ບາງອັນເພິ່ນ ເພິ່ນກໍມັກ ມັກລະກໍນຸ່ງຫຼາຍເທື່ອ ອ່າ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍນີ້ຈະເຫັນເພິ່ນນຸ່ງເທື່ອໜຶ່ງ ເທື່ອທີສອງ ເທື່ອທີສາມນີ້ບໍ່ເຫັນອີກລະ ນ້ອງຕັດໃຫ້ເພິ່ນນີ້ໂດຍສະເພາະໃຊ້ເວລາດົນບໍ ອ່າ ສ່ວນຫຼາຍ ອ່າ ຕັດນະ ອາດຈະມີແຕ່ໂຕໜຶ່ງສອງໂຕທີ່ວ່າເພິ່ນຕັດ ແຕ່ວ່າສ່ວນຫຼາຍຫັ້ນ ເພິ່ນຈະ ອ່າ ໄປເລືອກມາ ແບບວ່າເປັນຍີ່ຫໍ້ທີ່ວ່າເພິ່ນມັກ ລະເພິ່ນ ອ່າ ພຽງແຕ່ໃຫ້ເຮົາຫັ້ນມາ ຕັດສັ້ນຕັດຍາວເປັນ ອາ ຫຼືວ່າເຂົ້າໂຕເພິ່ນ ຍານາງຄອນນີ ວຽງທີສານ ແມ່ນລັດຖະກອນລັດຖະບານກາງຄົນໜຶ່ງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະ ເປັນເພື່ອນໃກ້ຊິດກັບຍານາງມາຣີລິ ນ ໄດ້ກ່າວເຖິງຝີມື ແລະ ການວາງສະແດງຂອງມາຣີລິນວ່າ

ໂດຍຕົງ ໂດຍຕົງ ເອີ special ໂດຍຕົງ ມັກບໍ່ ມັກ ງາມ ຊຸດລາວ ຊຸດລາວ ແມ່ນແລ້ວ ອາ ຄອນນີຄິດວ່າເພິ່ນເປັນລາວອາເມລິກັນທີ່ມີຝີມືລະດັບສາກົນບໍ່ ໂອ້ ແນ່ນອນ ແນ່ນອນ ລະດັບ ລະດັບສາກົນແນ່ນອນ ອາຮະ ແລະ ເຄີຍ ເຫັນຜູ້ຍິງລາວເປັນວິຊານີ້ແບບມາກ່ອນບໍ່ ຄິດວ່າຄືຊິແມ່ນຜູ້ແລກທີ່ວ່າເຫັນຢູ່ ຢູ່ເມກາ ແມ່ນຜູ້ນີ້ ອາຮະ ທີ່ວ່າຫຍິບເຄື່ອງ
ຄອບຄົວຂອງມາຣີລິນ ບຸນນະພົນ ມີພອນສະຫວັນດ້ານຕັດຫຍິບມາໄດ້ສາມຊົ່ວຄົນ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມມາຈາກແມ່ຕູ້ ແມ່ ແລະ ຖ່າຍທອດສືບລົງມາຈົນເຖິງມາຣີລິນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນປັບປຸງດ້ານເທັກນິກຂອງສະໄໝໃໝ່ ຊຶ່ງ ມາຣີລິນໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້
ອໍ ມັກແທ້ຊີວິດຈິດໃຈ ແລ້ວເຄີຍ ເຄີຍຄິດວ່າຈັ່ງຊີ້ມາແຕ່ນ້ອຍບໍ່ ອືມ ຄັນຊິວ່າເຮົາກໍເປັນ ອາ ລຸ້ນແບບ third generation ເນາະ ແບບວ່າແມ່ເຖົ້າເພິ່ນກໍຕັດເຄື່ອງ ອາ ເພິ່ນກໍຕັດເຄື່ອງຊີ້ ເຮົາກໍເຫັນມາຕັ້ງແຕ່ໃດ ແລະ ກໍເລີຍມີຄ ວາມມັກຕັ້ງແຕ່ ອາ ຍັງນ້ອຍມາ ແມ່ນລະ ແປວ່າມີເຊື້ອເນາະ ມີເຊື້ອ ມີເຊື້ອສາຍທາງນີ້ ທາງຕັດເຄື່ອງ ບັນຍາກາດສັງຄົມເຂດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເປັນບ່ອນເຕົ້າໂຮມບັນດານັກການເມືອງ ຜູ້ບໍລິຫານປະເ ທດ ແລະ ວົງສັງຄົມຊັ້ນສູງ ເພາະສະນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ມີການນຸ່ງຖືຕົກແຕ່ງໃຫ້ທັນສະໄໝໃນເວລາລາຊະການ ຊຸມນຸມກິນລ້ຽງສັງສັນຕ້ອນຮັບຢູ່ໃນພິທີຕ່າງໆ ແມຣີລິນ ບຸນນາພົນ ແມ່ນສະຕີອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາ ວ ທີ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງໃນການປະກອບວິຊາອາຊີບ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA